द्वितीयाध्याये एकादशः श्लोकः एकवारं श्लोकं पठामः अशोच्यानन्यशोचस्तुम् अशोच्यानन्वशोचस्तुम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्

गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता नानुशोचन्ति पण्डिता नानुशोचन्ति पण्डिता नानुशोचन्ति पण्डिता पदच्छेदं कुर्मः अशोच्यान् अशोच्यान् അന്വശോച അശോച്യാൻ അന്വശോച ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാൻ പ്രജ്ഞാവാദാൻ ച ഭാഷസേ ച ഭാഷസേ പശ്യതു അശോച്യാൻ അന്വശോച ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാൻ ച ഭാഷസേ अनन्तरं गतासून गतासूंश्च गतासून् गतासून् अगतासून् द्वयं गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति नानुशोचन्ति इति अस्ति न अनुशोचन्ति पण्डिताः न अनुशोचन्ति पण्डिताः इदानीं पश्यतु अशोच्यान् द्वितीयबहुवचनं अशोच्यान् अकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनं कथं बालकान् बालः बालौ बालाः बालं बालौ बालान् द्वितीयविभक्ति विभक्ति बहुवचनम् अन्यशोचः अल अन्वशोचः कथमागच्छति अनु इति उपसर्गमस्ति अनु अनन्तरं शुच् इति धातुः परस्मैपदी कर्तरि लुङ् मध्यमपुरुष एकवचनं त्वं वयं जानीमः त्वं युष्मत् शब्दः त्वं यु इति अर्थः त्वं त्वं युवां यूयम् इति अस्ति किल तत्र त्वम् अनन्तरं प्रज्ञावादान् द्वितीय बहुवचनं च अव्ययम् भाषसे आत्मनेपदीरूपमस्ति भाषते इति अस्ति भाषसे भाष् इति धातुः आत्मनेपदी कर्तरि लेट् मध्यमपुरुष एकवचनम् अनन्तरं गदासून् अकारान्त अल उकारान्त गदासूनु इति अस्ति गदासून् उकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीय बहुवचनम् अगदासून् സമാനമേ പുല്ലിംഗ ദ്വിതീയ ബഹുവചനം ന അവ്യയം അനുശോചന്തി അനു ഇതി ഉപസർഗം ശുച് ഇതി ധാതു പരസ്മൈപതി കർത്തരി ലെട്ട് പ്രഥമപുരുഷ ബഹുവചനം പണ്ഡിതാഹ പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ബഹുവചനം ഏകപദസ്യ അർത്ഥം പശ്യാമ ത്വം ഇത്യുക്തെ ഭവാൻ യു ത്വം ത്വം ഇത്യേവ അശോച്യാൻ യേഷു ശോകഃ न करणीयः താൻ ശോകഃ दुःखम् അശോച്യാൻ വിഷയാൻ അശോച്യാൻ ഇത്യുക്തെ ശോകः न करणीयः तादृशः विषयः विषय भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति केषुचित् विषयेषु अस्माकं शोकः भवति केषुचित् विषयेषु शोकः न भवति भगवान् वदति अशोच्यान् इत्युक्ते शोकः न करणीयः तादृशेषु विषयेषु किं करोति अर्जुनः इति वदति अशोच्यान् येषु शोकः न करणीयः तान् अन्वशोचः शोकम् अकरोत् इत्युक्ते ശോകം ന കരോതി കിന്തു സഹ ശോകം കരോതി അനന്തരം പ്രജ്ഞാവാദാൻ ച പ്രജ്ഞാവാദ പ്രജ്ഞ ബുദ്ധി പ്രജ്ഞാവാദം ഇത്യുക്തെ ഏ ബുദ്ധിമന്ത വദന്തി ഏ ബുദ്ധി അസ്തി ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധിമാൻ ഇത്യുക്തെ മത്തുപ്പു പ്രത്യയം ബുദ്ധിമാൻ गुणवान् गुणमस्ति गुणवान् बुद्धिः अस्ति बुद्धिमान् शक्तिः अस्ति शक्तिमान् बलमस्ति बलवान् किल तादृशं वयं श्रुतवन्तः एवं बुद्धिमन्तः जनाः येषां बुद्धिः अस्ति प्रज्ञावादांश्च बुद्धिमन्तः इव भवान् वदति बुद्धिमान् इव भवान् वदन्नस्ति किन्तु अनावश्यकविषयेषु येषु विषयेषु शोकः न करणीयः तादृशविषयेषु शोकं करोति पश्यतु अनन्तरं बुद्धिमान् इव बुद्धिवादान् बुद्धिवादान् इत्युक्ते वादं करोति भवान् वदति कथं वदति भवान् भाषसे भवान् वद त्वं वदसि त्वं भाषसे भवान् वदन् भवान् वदति त्वं किं वदसि गतासून् गतासून् गता सामान्यः गो मृतवान् मृतवान् गतवान् अनन्तरम् अगतासून् च न गतवान् गो न गो अग्रे अग्रे गो अग्रे गच्छति गतवन्तः जीविताः मृतवन्तः जीविताः केचन गतवन्तः केचन जीविताः गतवन्तः न गतवन्तः गतवन्तः इत्युक्ते कुतः गतवन्तः वर्गतः गतवन्तः न जीविततः एव गतवन्तः तस्य चिन्तने एतत् सर्वं किमस्ति एकं नाटकमस्ति किं नाटकमस्ति जीवनं सम्पूर्णं जीवनम् एकं नाटकमस्ति तत्र केचन रङ्गे सन्ति रङ्गः सीन् केचन सीन् मध्ये सन्ति केचन गतवन्तः केचन सीन् मध्ये न सन्ति तेषां कार्यं समाप्तं ते गतवन्तः येषां कार्यं न समाप्तं ते इदानीमपि तत्रैव स्थित्वा नाटकं कुर्वन्तः सन्ति तेषां विषये इदानीं भवान् किं करोति इति वदति च पण्डिताः विवेकिनः पण्डिताः इत्युक्ते ये ज्ञानिनः येषां ज्ञानम् अस्ति ते पण्डमस्ति इति पण्डितः पण्डमित्युक्ते ज्ञानं यस्य ज्ञानम् अस्ति सः पण्डितः पण्डिताः न अनुशोचन्ति न शोचन्ति दुःखं न कुर्वन्ति शोचन्ति दुःखं न शोचन्ति दुःखं न कुर्वन्ति इदानीं किम् उक्तवान् भगवान् प्रथमतया कथनस्य आरम्भं करोति वदति अर्जुनं वदति अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रथमवरीमध्ये कार्यद्वयम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं त्वं भवान् भाषसे कथं भाषसे प्रज्ञावान् इव भाषसे द्वितीयपङ्क्ति പ്രജ്ഞാവാൻ इव ബുദ്ധിമാൻ इव भाषसे ബുദ്ധിമാൻ इव ഭവാൻ വാദം करोति കേവലം भाषसे न भवतः वाक्यानि भवत यद्यत् उक्तवान् सर्वं कथमस्ति बुद्धिमान् इव भवान् वदन्नस्ति किन्तु अनावश्यककार्येषु भवान् दुःखं करोति यस्मिन् विषये दुःखः दुःखं न भवेत् तस्मिन् विषये भवान् दुःखं करोति तदेव प्रथमतया भगवतः वाक्यम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं कः अर्थः अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान् दुःखं न करणीयं तादृशेषु विषयेषु भवान् दुःखं करोति अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे पण्डितः इव प्रज्ञावादं करोति भवान् प्रज्ञावादम् इत्युक्ते पण्डितः इव वादं करोति भवान् प्रज्ञावादं करोति विदण्डवादं न बुद्धिमान् इव भवान् वदन्नस्ति भवतः भाषणं शृणोति चेत् भवतः वादं शृणोति चेत् कथमस्ति उत्तम बुद्धिमान् इव वदति प्रज्ञावादांश्च भाषसे अनन्तरं गदासून् अगदासून् गदासून् गतवन्तः अगतासु जीवि जीवन्ति तेषां विषये ते दुःखं न कुर्वन्ति के दुःखं न कुर्वन्ति पण्डिताः अर्जुनः पण्डितः इव किं करोति भाषणं करोति वादं करोति अर्जुनः यथार्थपण्डितः अस्ति वा तत्रैव संशयः पण्डितः इव वदति इति वदति चेत् पण्डितः नास्ति खलु किन्तु पण्डितः भवितुं योग्यता अस्ति तस्मिन् किन्तु इदानीं तत्र सः न प्राप्तवान् पण्डितस्य लक्षणं किम् उक्तवान् गतवान् अथवा न गतवान् तेषां विषये सः दुःखं न करोति किमर्थं किमर्थं दुःखं न करोति ते जाने ते जानन्ति ते किं जानन्ति अर्जुनः कस्मिन् विषये दुःखं कृतवान् किमर्थं सः दुःखं कृतवान् एते सर्वे मम जनाः इति एकं दुःखं तस्य अनन्तरं मरणं प्राप्नुवन्ति एते सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति इति अन्यदुःखं तदा भगवान् किं वदति गतवान् न गतवान् तेषां विषये कः दुःखं करोति गतवान् तेषां कृते दुःखं कृत्वा किं प्रयोजनं गतवान् बह एव न गतवान् जीविताः तेषां विषये किमर्थं दुःखं करणीयं तदपि न करोतु कारणं किम् एतेषु आगच्छन्ति अवगतम् कोऽपि अत्र स्थिरं शाश्वतं नास्ति सर्वैः गन्तव्यम् एकदृष्ट्या अन्यदृष्ट्या केऽपि न गच्छन्ति किमपि स्वीकर्तुं शक्नोति भवान् भवान् पण्डितः इव वदन् अस्ति सामान्यः चेत् चिन्ता नास्ति चिन्तयितुं शक्नुमः किन्तु भवान् तु सर्वं जानाति इव वदन् अस्ति कथमस्ति जीवनम् अत्र एक एकदृष्ट्या अस्माभिः अवगन्तव्यं गच्छन्ति इति भवान् अवगच्छति चेत् सर्वैः गन्तव्यं सत्यमेव किल अद्य अहं गच्छामि श्वः भवान् गच्छति परश्वः अन्ये गच्छन्ति किन्तु सर्वैः गन्तव्यमस्ति तस्मिन् विषये कोऽपि दुःखं करोति वा अवगतम् इतः सर्वैः गन्तव्यमेव इति अवगच्छति चेत् कस्यापि गमने किमर्थं दुःखं करोति कारणं किं श्वः मयापि गन्तव्यमस्ति इति अवगन्तव्यम् अद्य सः गतवान् श्वः मयापि गन्तव्यम् अथवा जननं भवति चेत् तस्य किं भवति मरणमपि लिखितमस्ति जननेन सह मरणमपि अस्ति तत्र पण्डिताः दुःखं न कुर्वन्ति पण्डिताः चेत् ते अवगच्छन्ति किम् अवगच्छन्ति शाश्वतं नास्ति मम मरणं भवति एतदपि शाश्वतं न तदपि शाश्वतं न अन्यदपि शाश्वतं न एकदृष्ट्या पण्डितस्य अवगमनं तादृशं भवेत् अन्यथा तद् नास्ति इति चिन्तयतु कोऽपि न गच्छति गत जीवितः इति चिन्तयति चेत् एवमपि चिन्तयितुं शक्यते केपि इतः न गच्छन्ति एकवारम् अभवत् इति चिन्तयतु सृष्टिः यत् नास्ति तद् न भविष्यति सा साक्षात् तत्त्वमेव वदति सः यत् नास्ति तद् न भविष्यति यद् अस्ति तद् न गच्छति सत्यं यत्किमपि भूलोके अथवा यत्किमपि प्रपञ्चे नास्ति तद् भवति वा न भवति यत्किमपि अस्ति तद् न भवति इति भवति वा न एतत् कथम् अवगच्छामः तत्रैव प्रश्नः किल अस्ति तद् नास्ति इति न भवति नास्ति तदस्ति इति न भवति किं सम्भवति लोके किं जायमानमस्ति किं किं भविष्यति किम् अस्ति तत्र केवलं किं भवति तस्य रूपभेदः एव भवति परिणामः परिणाममेव एकैकरूपं भिन्नं भिन्नं रूपं भवति इत्युक्ते एतस्मिन् शरीरे मया अवगन्तव्यं चेत् एतस्मिन् शरीरे किम् अस्ति वस्तुतया शरीरं मिथ्या अस्ति किन्तु किम् अस्ति आत्मा आत्मा इत्युक्ते किं भगवान् भगवान् इत्युक्ते किम् ईश्वरः भिन्नभिन्ननाम सहस्रनाम भवति इदानीं किं तत् अस्माकम् अस्माकम् अनुभवः कुत्र ईश्वरः इति वयं वदामः भगवान् इति वयं वदामः अस्माकम् अनुभवे अत्यन्तसमीपे किमस्ति तत्र प्राणः प्राणः इत्युक्ते किम् सत्यं किञ्चित् किञ्चित् वयं समीपं गच्छामः चित् इत्युक्ते किम् तदा अन्यपदमेव आङ्ग्ले पदमेव किल कान्शियस्नेस् इति वयं वदामः अथवा चित् इति वदामः आकाशः इति वदतु आनन्दम् इति वदतु वस्तुतः वयम् अत्यन्तं समीपे अवगन्तुं शक्नुमः तत् द्रष्टव्यं प्रथमं जीवः किञ्चित् वयं चिन्तयित्वा अवगन्तुं शक्नुमः जीवः अस्माकं जीवः तदेव भगवान् इति चिन्तयतु जीवः यद् अस्ति जीवः किम् इति वा जीवः किम् इति वयं बुद्धि उपयुज्य अथवा मनः उपयुज्य अथवा शरीरम् उपयुज्य अस्माभिः अनुभोक्तव्यं किल अवगच्छति ईश्वरः कः इति अस्माकं फीलिङ्ग् कथं भवति हौ कथं कथं फील् कुर्मः वयं कथं कथं फील् कुर्मः एकं तु शरीरेण अनुभवः भवेत् इदानीं पश्यतु शैत्यम् अहं कथं शैत्यम् अनुभवामि इन्द्रियाणां द्वारा किल कथं सुखं दुःखम् अहम् अनुभवामि मनः किल कथं किञ्चित् अहं ज्ञातवान् न ज्ञातवान् इति कथम् अनुभवामि बुद्धि बुद्धिद्वारा मनः द्वारा न മനഃദ്വാരാ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം ഇതി നോതി ഖലോ തതോപി അഗ്രെ സുഖം ദുഃഖം കഥം അവഗാമ തതോപി അഗ്രിമേക സ്റ്റേജ് അസ്തി അസ്മാകം ഇതോപി അഗ്രേ അസ്തി ഏക വസ്തു തത് കഥം അനുഭവാമ ഇതാനും അനുഭവ അസ്മാകം നാസ്തി സത്യം ബുദ്ധി അഭി ബുദ്ധി അഭി ബുദ്ധി അഭി ബുദ്ധിത അഗ്രേ അസ്തി തത് ബുദ്ധി അസ്മാഭിഹി ज्ञातुं शक्यते कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः चिन्तनेन मम मनसः उपरि किमपि अस्ति इति अहम् अवगच्छामि खलु किमर्थं प्रयत्नः करणीयः मम मनसः नियन्त्रणं मम सुखमस्ति इदानीं दुःखमस्ति एतस्य उपरि मया भवितुं शक्यते इति कदा वयमेव अनुभोक्तुं शक्नुमः मम दुःखं चेदपि मम विचारेण अहं तत् स्थगयामि किल नो चेत् सर्वे दुःखं यदा गच्छति दुःखे एवं गच्छन्ति वा न यदा सुखमागच्छति सुखस्य पृष्ठतः एव गच्छन्ति वा तादृशं गच्छन्ति चेत् अनुभोक्तुं न शक्यते अस्माभिः अस्माकं विचारबलेन तस्य नाम एव किं बुद्धिः इति वयं वदामः तावत्पर्यन्तं वयं सामान्यतया किञ्चित् गन्तुं शक्नुमः अनन्तरम् अस्माकम् आत्मा इति वयं वदामः तस्य एव किं नास्ति इति वदति नाशः नास्ति इति वदति तादृश एकवस्तु अस्ति इति प्रथमं कथम् अस्माभिः अवगन्तव्यं बुद्धिम् उपयुज्य बुद्धिम् उपयुज्य वयं किञ्चित् तस्य विचारः करणीयः समग्रसमये तादृशविचारे वयं भवामः तस्य नाम एव किम् ध्यानम् किल समग्रसमये वयं तादृश एक एतस्य विच वस्तु इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः वस्तु न तद् सर्वत्र अस्ति इति वयम् अनुभवामः सर्ववस्तुमध्येपि अस्ति इति अनुभवामः तादृशम् अहं कथं फील् कर्तुं शक्नोमि मम शरीरम् उपयुज्य न शक्नोमि किल मम मनः उपयुज्य न शक्नोमि बुद्धि उपयुज्य न शक्नोमि किंतु बुद्धि उपयुज्य अहम किं कर्तुं शक्नोमि विचार कर्तुं शक्नोमि तस्मिन् मार्गे किञ्चित् प्रवेष्टुं शक्नोमि पूर्वम् एषः प्राण प्राणः प्राणविषये वयं किं कर्तुं शक्नुमः प्राण अपि तस्य समीपे अस्ति किल प्राणः तस्य समीपे अस्ति बुद्धिः तस्य समीपे अस्ति तस्मात् शरीरेण अहं कर्तुं न शक्नोमि तदा मया कुत्र मनसा चिन्तनीयं मनसा कर्तुं न शक्नोमि बुद्धि उपयुज्य मया चिन्तनं करणीयं विचारः करणीयः बुद्धि उपयुज्य विचारः करोति तादृशमेव समीपे यदा प्राणः समीपे अस्ति तस्मात् अस्माभिः कस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयं प्राणस्य विषये चिन्तनं करोतु प्राणविषये चिन्तनं करोति चेत् कः लाभः मम प्राणः मम प्राणः इत्युक्ते किम् प्राणः सामान्यतया वयम् अवगच्छामः प्राणः इत्युक्ते किं श्वास श्वासः श्वासस्य विषये चिन्तनं करोति चेत् कः लाभः सर्वं समानमेव भवान् यद् उक्तवान् कान्शियस्नेस् इति उक्तवान् भवान् प्राणविषये चिन्तनं करोतु उपविश्य भवान् वृदा उपविश्य भवतः प्राणः कथं गच्छति कथम् आगच्छति केवलम् अन्यत् किमपि न चिन्तयतु तत् सरलं न बहु सरलमिति भाति अन्यत् किं वृद्धो अन्यत् किम् अपि न प्राणः कथम् अन्तः गच्छति कथं बहिर्गच्छति इति भवान् प्राणविषये भवान् विचारं करोतु बुद्धिप्राण योजयतु तदानीं किं भवति कान्सन्ट्रेशन् भवति एकाग्रता भवति तत्र एकाग्रता भवति चेत् किं भवति यदा अन्तरङ्गे अस्माकं यदा एकाग्रता भवति तदानीम् अन्तरङ्गे यद्यद् आच्छादितम् अस्ति तद् मन्दं मन्दं बहिरागच्छति तस्य प्रकाशः बहिः भवति बहुविधप्राणायामाः वदन्ति किल उदाहरणार्थं कपालभाति इति इदानीं बहु प्रसिद्धमस्ति बहुवारं कपालभातिं करोतु भवान् किं भविष्यति कृत्वा पश्यतु एकवारम् किं भव किं भवति तदा दृष्ट्वा भवन्तः पश्यन्तु भवान् दशनिमेषं पञ्चदशनिमेषम् अर्धघण्टापर्यन्तं भवान् उपविश्य कपालभातिं करोति अनन्तरं भवतः मनसि कापि चिन्ता न भवति बहु समयपर्यन्तं श्वासः अपि गच्छति न आगच्छति इति नास्ति इति एक फोम् आगच्छति कुम्भकम् इति वदति प्राणायामे पूरकं कुम्भकं रेचकं किल पूरकं पूरयति कुम्भकं तत्रैव स्थापयति एतत् स्थापनमपि नास्ति वयं कपाल कपालपादि कपालपादि इति न अन्यत् किमपि प्राणायामं बहुसमयपर्यन्तं प्राणायामस्य अभ्यासं करोति चेत् प्राणेन सह भवान् भवतः एकाग्रतां स्थापयति तदेव किल प्राणायामं कपालपादिं करोति किम् एवमेव भवान् प्राणः त्यजति तत्र एव प्राणान् बहिः त्यजति तत्र एव भवतः श्रद्धा अन्यसर्वकार्यतः भवतः श्रद्धा गच्छति प्राणेन सह बहु सरलमस्ति एकाग्रतां प्राप्तुं प्राणेन सह क्रीडां करोति क्रीडा न क्रीडादि न वक्तव्यं प्राणेन सह भवान् यदा भवतः विचारं योजयति बहु शीघ्रं भवतः मनः एकत्र तिष्ठति मनः कुत्रापि न गच्छति अनन्तरम् अन्यथा मनसः नियन्त्रणं बहु कष्टकरं तदेव अथवा अनुलोमविलोमप्राणायामं करोतु अनुलोमविलोम इत्युक्ते श्वासम् एक नासिकया स्वीकरोति तस्य द्विगुणितसमयेन अन्यनासिकया त्यजति अनन्तरम् अन्यनासिकया स्वीकरोति नासिकया त्यजति अनन्तरम् इति नास्ति रौण्ड् अस्ति एतत् एवम् एकः सर्कल् अस्ति एतत् स्थगनं न करणीयं मध्ये एवमेकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षडेव न करणीयं तस्मात् सङ्ख्या करणीया नास्ति श्वासं मन्दं स्वीकरोतु एतद् मन्दं कीलयतु अन्यमार्गेण त्यजतु अन्यमार्गेण स्वीकरोतु अन्यमार्गेण त्यजतु एतदपि श्वासस्य उपरि श्रद्धा एव किल अद्य कथञ्चित् चलति तदा अहम् एकक्रमशः यदा करोमि बहु समयपर्यन्तं भवान् करोतु भवतः मनः एकत्र तिष्ठति मनः इत्युक्ते चिन्तनं न भवति भवताम् अन्यचिन्तनानि न भवति प्राणेन सह भवान् अग्रे गच्छतु बुद्धि सह विचारेण सह भवान् अग्रे गच्छतु एतत् सर्वम् आत्मनः बहु समीपं गच्छ आत्मनः समीपं दूरे इत्यपि नास्ति अवगमनार्थं वयं वदामः तदा अस्माकम् एक अनुभूतिः भवति आ अनुभूतिः कथं भवति अनुभूतिमध्ये अत्रापि समानमेव चलति तत्रापि समानमेव चलति इदानीम् अहं वाक्यैः वदन्नस्मि एतत् किल अहं वाक्यैः वदन्नस्मि मम अनुभवः न भवन्तः अपि केवलं वाक्यैः शृण्वन्ति भवतामपि अनुभवः न वाक्यानि केवलं वाक्यानि एव शृण्वन्ति इदानीं वाक्यानि श्रुत्वा अनन्तरं किं करणीयम् इदानीं वयं गीतायाम् एतानि वाक्यानि वयं शृणुमः अथवा वयं पठामः प्रथमसोपानम् अनन्तरं किं करणीयं मननं करणीयं मया पुनः पुनः अशोच्यानन्यशोचस्तुं प्रज्ञावादांश्च भाषसे मम स्वस्य विषये मया चिन्तनीयं बहुषु सन्दर्भेषु अहं महापण्डितः एव भाषणं करोमि किन्तु मम स्थितिः का कस्मिन् लघु लघु लघु अहं दुःखं करोमि यदा दुःखम् आगच्छति तदा चिन्तनीयं शोकः यदा आगच्छति दुःखं यदा आगच्छति तदा विचारयितुम् अस्माकं धैर्यम् आवश्यकं तद् तस्य नाम एव धैर्यम् इति वदति अथवा स्थितप्रज्ञः इति वदति स्थिरं भवति बुद्धिः तत्र कथं भवेत् तदा चिन्तनं भवेत् तस्मिन् समये कथं चिन्तनं भवेत् किमर्थम् एषः शोकः अहं बहुधा अहं कथं सम्भाषणं करोमि मुनिः इव सम्भाषणं करोमि साक्षात् ज्ञानी इव अहं वदन् किन्तु मम प्रवृत्ति अत्यन्तं बालकः इव बहुधा अस्माकं सर्वेषां तदेव किल तदेव तत्र वदति अर्जुनं निमित्तीकृत्य अस्मान् वदति भगवान् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे महापण्डितः इव स्वयं वदन् सर्वकार्याणि कति विषयेषु वयं तादृशः एव किल अस्मान् कोऽपि पृच्छति वा ओ अहं जानामि किल वयं न अहं जानामि अथवा न जानामि इति मुखेन कथनं न अन्तरङ्गे प्रथमं प्रश्नः आगच्छति एतद् अहं जानामि किल तस्य भावः कः जानामि इति पण्डितः इव तदेव भगवान् उक्तवान् पण्डितः इव अस्ति किन्तु भवान् भगवान् किं वदन् अस्ति भवान् बहुषु सन्दर्भेषु बहुषु सन्दर्भेषु इत्युक्ते कदा नित्यजीवने अस्माकं प्रतिदिनजीवने वयं किं कुर्मः अनावश्यकविषयेषु दुःखं करोति यदा यदा अस्माकं दुःखपूर्णघटना आगच्छति तस्मिन् समये तेन सह अस्माभिः किं करणीयम् युद्धं करणीयं तेन सह युद्धं करणीयं केन सह मम विपरीतपक्षे अस्ति तेन सह न केन सह मया युद्धं करणीयं मम मया सह मम मम अन्तरङ्गे किमर्थम् इदानीम् एतादृशदुःखम् आगतं वयं बहुधा किं कुर्मः अन्यैः सह युद्धं कुर्मः अनावश्यकतया अन्ये सः एवम् उक्तवान् सः एवम् उक्तवान् चेत् किम् भवतः किमपि भवति वा इदानीं पश्यतु अहम् एक असत्यं न कृतवान् सम्पूर्णलोकं मम पुरतः स्थित्वा वदति भवान् असत्यं कृतवान् इति वदति चेत् अहम् असत्यं कृतवान् इति भवति वा भवति वा न वा न मम मनसि तद् असत्यमिति भवति वा न यावत् कालपर्यन्तं मम मनसि धैर्यमस्ति अहं सत्यमेव कृतवान् इति अथवा मम बोधः अस्ति तावत्कालपर्यन्तं मम किं न भवति दुःखं न भवति मम भीति न भवति मम कष्टं न भवति किन्तु अहं कृतवान् इति चिन्तयतु मां परितः ये तिष्ठन्ति ते सर्वे वदन्ति भवान् उत्तमः उत्तमः सम्यक् एव इति वदति चेदपि भवतः अन्तरङ्गे कष्टं भवति वा न वा भवति पश्यतु अनावश्यकतया ജനാः वदन्ति इति कारणेन भवान् किमर्थं दुःखं करोति ജനാഹ നവദന്തി ഇതി കാരണേന ഭവാൻ കിമർത്ഥം സന്തോഷവും ലോകസ്യ പ്രോബ്ലം തത്രൈവ കില എത്ര കുത്രാപി പ്രശ്നാഹ ഭവന്തः ഇതാനും ചിന്തയन्तु അസ്മാകം അന്തരംഗം പ്രതി एव अस्माभिः प्रष्टव्यम् इति वदति भवान् विषकलनं करोतु अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अनन्तरं किं करोति बहवः प्रज्ञावातांश्च भाषसे मुखे भाषसे मीन्स् बहिः प्रकटनं भाषसे तदेव किल तुं भवान् सम्यक् भगवान् सम्यक् वदति तुं कथं भाषसे प्रज्ञावादं करोति भवान् प्रज्ञावादं करोति इत्युक्ते बुद्धिमानिव सर्वत्र बहु इण्टेलिजेण्ट् अस्ति इव सर्वस्य समाधानं वयं वदामः किल अहं किमपि असमीचीनं कृतवान् इति चिन्तयतु असमीचीनम् इत्युक्ते असत्यं कृतवान् अथवा अन्येषां किमपि कष्टं कृतवान् अहम् अवगच्छामि वा न वा तदा अवगच्छामि एव किल वयम् अवगच्छामः किन्तु वयं किं कुर्मः न अवगतवन्तः इव प्रयत्नं कुर्मः न अवगतवन्तः इव कथं समर्थनं कुर्मः तदेव प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति उक्तवान् अहं तस्य विवरणं करोमि कथमहं विवरणं करोमि दोषः एव नास्ति अथवा अहं न कृतवान् किमपि एकम् अहं न कृतवान् इति वदति अथवा मया कृतमेव उत्तमम् इति वयं तद् आनेतुं प्रयत्नं कुर्मः तादृशं करोति चेत् किम् इति वदति भगवान् भवतः दुःखं न गच्छति अन्य किमपि भवान् करोतु अस्माकं दुःखं न भवेत् तदर्थम् अस्माभिः किं करणीयं एतत् सत्यं भवान् सत्यम् अवगच्छतु सत्यं करोतु भवान् कीदृशः पण्डितः अस्ति इव भवान् अभिनयं करोति इति प्राधान्यं तत्र नास्ति प्रज्ञावादांश्च वाषसे इति न तत्र तत्र सत्यं कुत्र भवेत् सत्येन सह भवान् तिष्ठतु तस्मात् भगवान् किं वदति एतस्य अवगमनं सरलं वा कठिनं वा सरलं बहु सरलं किन्तु जनाः किमर्थं कष्टेन कुर्वन्ति न अवगतवन्तः इव पण्डिताः इव भाषणं कुर्वन्ति അഹം നവഗതവാൻ അഥവാ എന്തത് സമ്യക് അവഗന്തും ന യഥാർത്ഥതയാ ഭഗവാൻ വന്നതി കിഞ്ചിത് പ്രയത്നം കരോതു അത്യന്തം സരളമസ്തി ഏതസ് അവഗമനം കിന്തു ജന അവഗച്ചി വാ നവ പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ ഗതാസൂൻ അഗതാസൂൻ തദവ കാര്യം ഗതം കാര്യം അഥവാ ന ഗതം ഇത്യുക്തെ तस्मिन् विषये किमर्थं भवान् दुःखं करोति गतवान् न गतवान् इति दुःखं न करोतु भवतः किं करणीयमस्ति यद् वर्तमाने यद् जीवनमस्ति तत्र भवता सम्यक् करणीयमस्ति किल वयं बहुधा किं कुर्मः गतवान् तादृशविषये बहु सम्भाषणं भवति अथवा भविष्यविषये किन्तु इदानीं यद् अस्ति तस्मिन् विषये भवान् चिन्तयन् भवतु तत्र चिन्तनस्य आनयनं करोतु प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रयोजनं नास्ति कुत्र एषः प्रयत्नः भवेत् अन्तरङ्गे स्वस्य अन्तरङ्गे भवान् यत् अस्ति यथार्थतया यत् अस्ति तत् अवगन्तुं प्रयत्नं करोतु तदेव भगवतः प्रथमवाक्यं कथं वदति भगवान् कथं वदति इति पश्यतु भवान् भगवान् जानाति सर्वे जनाः एतत् अत्यन्तसरलतया अवगन्तुम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति किन्तु किमर्थं न अवगच्छन्ति पण्डितः इव अभिनयं करोति सर्वं जानामि इति एकः अभिनयः अहं सर्वं जानामि इति अभिनयं करोति चेत् अवगच्छति वा न केवलम् अभिनयः न भाषसे अपि सर्वत्र तदेव वयं वदामः वादं करोति वादः इत्येव प्रज्ञावादांश्च प्रज्ञावादं करोति तत्र वयं स्वयमेव वयम् अहं जानामि एतत् सर्वमेव इति वयं वादं कुर्मः तादृशवादं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति पश्यतु तदेव अशोच्यान् अन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः तावदेव वदति यथार्थपण्डितः चेत् तद् भगवान् वदति भवान् प्रज्ञावादं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति यथार्थपण्डितः किं करोति नानुशोचन्ति सः दुःखं न करोति कस्मिन् विषये दुःखं न करोति गतवान् अथवा न गतवान् तस्मिन् विषये सः दुःखं न करोति सः कस्मिन् विषये चिन्तयन् भवति यद् करणीयं तत् करोति यद् वर्तमानमस्ति तत्र सः जीवति अन्यविषयेषु जीवनं चिन्तनं कृत्वा सः जीवनस्य नाशं न करोति अग्रिमं तत् पश्यामः നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം സമ്പൂർണം പൂർണ്ണതത്വമേव ഇതാനും एतस्मिन् अध्याये गच्छति पश्यतु न न त्वेवाहं न तु एवम् अनन्तरम् अहं जातु किमस्ति जातु आसं न आसम् इति अस्ति जातु न आसम् अनन्तरं न त्वं न मे जनाधिपा अनन्तरं न च एव न भविष्याम सर्वे वयम् अतः परम् न तु एव अहं जातु न आसम् न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्याम सर्वे वयम् अतः परम् पूर्वं वयम् उक्तवन्तः तदेव तत्त्वं सः साक्षात् वदति पश्यतु अहम् अहम् इत्युक्ते भगवान् अहम् अथवा अहम् अहं जातु कदाचिदपि कस्मिन्नपि समये न तु एव न आसम् अहं न आसम् इति एकसमयः एव नास्ति इत्यर्थः अहं सर्वदा अस्मि अहं न आसम् इति न इति वदति चेत् अहम् आसम् अहं सर्वदा आसं त्वं न तु एव न असीः त्वमपि अवश्यम् असीः इत्युक्ते अहम् अपि न आसम् इति समयः न आसीत् भवान् सर्वदा अस्ति इति वदति चेत् कः अर्थः समानमपि समानमेव भवान् अपि सर्वदा अस्ति अहमपि सर्वदा अस्मि एकं पास्टेन्स् मध्ये उक्तवान् एकं वर्तमानकाले उक्तवान् किमर्थं भूतकाले अपि आसम् भूतकाले अपि भवान् अपि अस्ति वर्तमाने अपि अहमपि अस्मि भवान् अपि अस्ति तस्मात् अग्रे अपि अहं तु भवावः वयं भविष्यावः अग्रिमकाले अपि वयं भविष्यावः आवां द्वौ भविष्यावः इत्येव पश्यतु अहं कदाचिदपि न तु एव न आसम् अवश्यम् आसम् अहं कदाचिदपि न आसम् इति नास्ति अनन्तरं त्वं न तु एव न भवानपि नास्ति इति एकस्थितिः नास्ति इमे एते जनाधिपाः जनाधिपाः जनानाम् अधिपः राजा जनाधिपाः राजानः न तु एव न नासन् अवश्यम् आसन् एते अपि न आसन् इति एकस्थितिः नास्ति एते अपि आसन् अनन्तरं परम् इतः परम् इतः परम् इत्युक्ते एतदनन्तरं युद्धानन्तरं सर्वे वयं सर् वयं समस्ताः न च एव न भविष्यामः अवश्यं भविष्यामः वयम् इदानीं पश्यतु भवानपि अपि नेगटिव् द्वयं द्वयं वदति भवान् न अस्ति इति एका न आसीत् अहमपि न अस्मि इति एका नास्ति अहमपि आसम् भवानपि अपि आसीत् एते सर्वे राजानः अपि एवमेव ते अपि आसन् इतः परं भविष्यति अपि पूर्वमस्ति आसीत् इदानीमस्ति अग्रे भविष्यति इत्युक्ते कः अर्थः सर्वदा अस्ति कोऽपि पूर्वं नास्ति इति एकवस्तु पूर्वम् इदानीं न भविष्यति किल ऊर्जस्य विषये वदति किल एनर्जि विषये अविद्यमान एनर्जि क्रियेट् कर्तुं शक्यते वा न नूतनतया एनर्जि निर्माणं कर्तुं न शक्यते जले जलस्य एनर्जि स्वीकर्तुं शक्यते अथवा सूर्यस्य एनर्जि स्वीकर्तुं शक्यते अथवा परिवर्तयितुं शक्यते किल सूर्यतः स्वीकृत्य अन्य एक एनर्जि कर्तुं शक्यते तस्य रूपपरिवर्तनं शक्यते किन्तु तद् नास्ति इति न सर्वदा तद् अस्ति कस् कस्य विषये अस्माभिः चिन्तनीयम् इति वदति आत्मनः विषये सर्वदा यदस्ति तस्य विषये चिन्तनं करोतु आगच्छति गच्छति तस्मिन् विषये चिन्तनं न करणीयं चिन्तनं करोति चेत् कः लाभः कोऽपि लाभः नास्ति दुःखं मिलति तदेव भगवान् वदति अहं न चिन्तयामि न चिन्तयतु भवतः दुःखं भवति यस्य कस्यापि दुःखमस्ति अस्माभिः किं चिन् कथं चिन्तनं करणीयम् आत्मविषये चिन् इत्युक्ते कः अर्थः पश्यतु तादृश एक बृहत् चित्रं बृहत् चित्रं द्रष्टव्यं बृहत् चित्रं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः तदा अस्माकं दुःखं गच्छति वयं किमर्थं दुःखं कुर्मः इदानीं स्वविषये लघु लघु विषये एव किल आहत्य अस्माकं जीवनं कति वर्षाणि चिन्तयतु अस्माकं सर्वेषां मनुष्यजीवनम् इदानीम् अहं प्राप्तवान् खलु कति वर्षाणि जीवनं सामान्य सामान्य आवरेज् इदानीं सप्तति सप्ततिवयः अथवा अशीतिवयः किमपि स्वीकरोतु कति वर्षाणि अभवन् तावन्ति वर्षाणि इतोपि न सन्ति किल इदानीम् एकशतं स्वीकरोतु आमां तदेव वदामि इदानीं विद्यमानेषु अपि भवान् अर्धभागं निद्रां करोतु इदानीम् अस्माकं सर्वेषां चिन्तयतु पञ्चाशत् वर्षाणि समाप्तानि इतोपि कति वर्षाणि विंशति पञ्चविंशतिवर्षाणि तत्र दशवर्षाणि निद्रां कृत्वा त्यजति किल अनन्तरं किञ्चित् कालः एव किन्तु तस्मिन् विषये अस्माकं किं किं चिन्तनमस्ति इदानीम् അഹമേവ ആഹത്യ ചിന്തയാമി ചേത് യഥാ സാ ബിഗ് പിക്ചർ അഹമേവ പശ്യാമി ചേത് ജീവനസ്യ അഹം അവഗന്തും ശക്നോമി ഏതത് ശാശ്വതം നാസ്തി ഇതോപി ഭഗവാൻ ഭിന്ന ഭിന്ന ഉപായം വദതി ഏതദേവ ശരീരം ഭവാൻ ശുദ്ധം ഇതി അഥവാ സർവദാ ഭവതി ഇതി ചിന്തയിത്വ ഭവാൻ അടതി കില ഭവാൻ ഏതാ ജന്മ പ്രാപ്തവാൻ ഇതാനി ഷഷ്ടി വയ ചേത് ഏകത പര്യന്തം ഏതത് ശരീരം ആസീത് ഏതത്തേവ ശരീരം ഭവാൻ ഇതി ഭവാൻ പദ്ധതി ചെയ്ത് ഏതത് ശരീരം വൺ ടു ടെൻ വയഹ പര്യന്തം ഭവതാ ഏതത് ശരീരം നാസീത് അഥവാ ഇതാനും യത് ശരീരമസ്തി ഇതോപ്പി ദശവർഷാനന്തരം ഏതത് ഭവതി ബാല്യേ ശൈശവേ മമ ഭിന്നരൂപമാസീത് ബാല്യേ മമ ഭിന്നരൂപമസ്തി വാർദ്ധക്യെ കൗമാരെ സർവത്ര ഭിന്ന ഭിന്ന കേവലം രൂപം ഇതി न इच्छाः अपि खलु इदानीम् इदानीं तत् न पूर्वकाले बाल्यकाले एक कन्दुकं मिलति चेत् अहं कियान् आनन्दः भवति एक किय कीदृश आनन्दं भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे एक उत्तमकन्दुकं मिलति इति चिन्तयतु इदानीम् एक कन्दुकं कोऽपि ददाति चेत् किञ्चिदपि आनन्दः नास्ति तस्मिन् विषये कस्मिन् विषये इदानीम् आनन्दः चिन्तयतु तदपि इदानीं तत्सर्वं शीघ्रं शीघ्रं गच्छति गतवर्षे ऐफोन् सेवेन् मिलति चेत् आनन्दः आसीत् अस्मिन् वर्षे तद् मिलति चेत् आनन्दः नास्ति एय्ट् मध्ये चिन्ता गच्छति एतदेव भगवान् अत्यन्त लघु एतत् मध्ये भवान् अस्ति किन्तु भवान् स्वयं कथं चिन्तयन् अस्ति अहं महान् बुद्धिमान् अस्मि मम एतत् डिग्री अस्ति मम तद् डिग्री अस्ति अहम् आङ्ग्लेयं जानामि संस्कृतं जानामि बहुविधकार्याणि अहं जानामि किन्तु स्वस्य जीवनविषये किमपि न जानामि इति न अङ्गीकरोति तदानीमपि अहं तिष्ठति अहं जानामि एतत् सर्वं किं जानामि इत्येव प्रश्नः तदेव भगवान् वदति नत्वे त्वेवाहं जातु नासं त्वं मे मे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम् अतः परम् अतः परं सर्वे वयम् अहमपि भवानपि एतत् सर्वं एते राजानः अपि केपि न भविष्यन्ति अथवा सर्वे भविष्यन्ति केपि न भविष्यन्ति कस्मिन् अर्थे उक्तवान् എതത് ശരീരം ഇല്ല ഏതത് ശരീരം ന ഭവിഷ്യതി കിന്തു വയം ഭവിഷ്യാമ ഇത്യുക്തെ ഏതത് ശരീരം നാഹം കിം അവഗന്തവ്യം ഏതേന പുനഃ പുനഃ ഭിന്ന ഭിന്ന രീതിയ ഭഗവാൻ കിം വദതി കിം അവഗന്തവ്യം ഇതി വദതി ഏതത് ശരീരം നാഹം ഇതി അവഗച്ഛതു അർജുനസി സമീപം केवलं युद्धं कर्तुमेव न पाठयति अर्जुनम् अर्जुनस्य समीपं किं पाठयन् अस्ति सः सम्पूर्ण आत्मविद्यां ददाति अर्जुनाय अर्जुनाय समग्र आत्मविद्यां ददाति कथं पश्यतु अर्जुनं वदति भवान् एतत् शरीरमेव इति विचिन्त्य भवान् युद्धं करोति चेत् भवान् अपि मरणं प्राप्नोति ते अपि मरणं प्राप्नुवन्ति तदा पुनः दुःखस्य कोऽपि विषयः नास्ति अथवा भवता अवगन्तव्यं किम् अवगन्तव्यं भवता कारणम् आं त्वं भवान् एतत् शरीरं नास्ति एतत् कथम् अवगन्तुं शक्नुमः तदेव अर्जुनस्य पुनः पुनः प्रश् फस्ट् क्रीम् एव ददाति भगवान् द्वितीयाध्याये यद् नवनीतमस्ति नवनीतम् इत्युक्ते बटर् नवनीतमेव स्वीकृत्य ददाति अनन्तरमेव क्षीरसागरं प्रदर्शयति एतत् नवनीतं साक्षात् प्राप्तुं न शक्यते नवनीतं प्राप्नोति चेत् वयम् अर्थं न अवगच्छामः कारणं किम् तत् अत्यन्त टाप् वस्तु अस्ति नवनीतं तदेव भगवद्गीतायाः अन्तिमं यदस्ति तदेव भगवान् इदानीं द्वितीयाध्याये वदति किं वदति आत्मा एव भवान् इति भवान् अवगच्छतु अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति तदेव इतः संसारसागरतः अथवा एतस्मिन् प्रपञ्चे यद् इदानीं भवतः दुःखमस्ति किं दुःखमस्ति भवतः अर्जुनस्य दुःखं किं किमर्थं युद्धं कर्तुम् आगतवान् अर्जुनः किमर्थं युद्धं कर्तुम् आगतवान् राज्यं प्राप्तव्यं किल किञ्चित् स्थान भूमिः आवश्यकी അഥവാ പത്നി ആവശ്യക്കി കുടുംബം ആവശ്യകം ധനം ആവശ്യകം ഏതത് സർവമേവ തസ്യ വയം സർവേക്ക് വർത്തം അത്ര ജീവനം കുർമ്മ അസ്മാകം അർജുനസ് മധ്യ ബഹുഭേദ നാസ്തി ഖലു അർജുനസ് ശുദ്ധി അസ്തി തത്വാ ആത്മോപദേശം മിളതി അസ്മാകം തത് നാസ്തി തദേവ അസ്മാകം ഭേദ അർജുന യത് കാര്യം കിമർത്ഥം സഹ യുദ്ധം കരോതി ഇത് ചിന്തയത് वयमपि किमर्थं जीवनं कुर्मः इति चिन्तयतु ते जीवनम् अहं प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तम् अहं युद्धमेव कुर्वन्नस्मि खलु मम जीवनम् इत्युक्ते एकं युद्धमेव अहं किमर्थं युद्धं कुर्वन्नस्मि एकैकेन चिन्तनीयं प्रातः उत्थाय उपविश्य मया चिन्तनं करणीयं किं किं कार्यं भवान् करोति किमर्थं किं किं कार्यमहं कुर्वन्नस्मि मम गृहस्य निमित्तं सत्यं मम पुत्रस्य पुत्र्याः मम पत्न्याः निमित्तम् अथवा ഏതസ്തി ശരീരസ്യ നിമിത്തം അന്തേ തദൈവ അർത്ഥം മിളതി അനന്തരം അഥവാ മമ ഭൂമി കിഞ്ചിത് ഭൂമി നിർവഹണം കരണീയം ആം ഡ്യൂട്ടി ഇതി അഹമേവ ഡ്യൂട്ടി നിർമ്മാണം കൃതവാൻ കില ഡ്യൂട്ടി ന കരണീയമിതി സഹ ന വദതി യുദ്ധം ന കരോതു ഇതി ഭഗവാൻ ഉക്തവാൻ വ കദാപി ന യുദ്ധം കിമർത്ഥം കരോതി ഇതി ഭവാൻ അവഗച്ഛതു ഇതി ഉക്തം भवान् किमर्थम् एतद् युद्धं कुर्वन् अस्ति प्रतिदिनं तस्य तादृशप्राधान्यम् अस्ति वा अथवा भवतः आत्मनः शान्तिनिमित्तं मोक्षनिमित्तं भवता प्रयत्नः करणीयः तत्र प्राधान्यं वा कस्य अधिकप्राधान्यम् स्वस्य विषयः इति न तद् स्वार्थता इति न पश्यतु आत्मनो मोक्षार्थं जगत् हिताय च वयं तद् विस्मृतवन्तः सत्यं तद् किल आत्मनः विषये मम मनुष्यजन्म किमर्थम् इति अहं विस्मृतवान् अनन्तरम् अहं किं कुर्वन् अस्मि शरीरविषये अथवा गृहविषये पुत्राणां विषये उद्योगविषये अप्रयत्नं कुर्वन् अस्मि भेदः अवगच्छति वा किन्तु भगवान् न उक्तवान् युद्धं न करोतु इति सर्वदा भवान् वदति माम् अनुस्मर युद्धे च इत्येव भगवतः वाक्यमस्ति युद्धं करोतु एतत् एतस्मिन् संसारसमुद्रे भवान् जीवनं करोतु जीवनं न करोतु न समापयतु किन्तु माम् अनुस्मर इति एकपदमस्ति तत्र माम् अनुस्मर इत्युक्ते कम् स्वयं स्मरतु अन्तरङ्गे भवान् एवं चलति किल प्रातः भवान् उत्तिष्ठति अनन्तरं भवान् स्नानं करोति भवान् भोजनं करोति प्रार्थनां करोति कार्यालयं गच्छति शरीरस्य अभ्यासं करोति एतत् सर्वं केन कारणेन करोति अन्तरङ्गे एकजीवः अस्ति एक आत्मा अस्ति तस्य विषये भवान् कदापि चिन्तयति वा मां स्मरतु इत्युक्ते आत्मा स्मरतु आत्मा एव भगवान् अन्यत् किम् अस्ति भगवान् इत्युक्ते भगवान् कुत्रापि न उक्तवान् अहं भिन्नः एकः इति इदानीमपि भगवान् किम् उक्तवान् भवान् अपि अस्ति अहमपि अस्मि कदा पूर्वम् इदानीम् अग्रे तत् कः भगवतः शरीरम् इदानीं कृष्णस्य शरीरमस्ति वा यः कृष्णः भगवद्गीताम् उक्तवान् तस्य शरीरम् इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः वा न अस्माकं शरीरम् अग्रे भविष्यति वा न अर्जुनस्य शरीरमस्ति वा न किन्तु अर्जुनः अपि अस्ति इदानीं भगवान् अपि अस्ति इदानीम् अस्माकं वयं सर्वे स्मः एतस्य प्रयाणस्य समापनं कदापि नास्ति अस्माकं तस्मात् एतावदेव भगवान् वदति आत्मनः विषये चिन्तनं करोतु तत् सरलं न भगवान् अपि जानाति तत् किन्तु लाभः कः यदा कदापि तादृशचिन्तनं करोति इति चिन्तयतु वयं बहुविधप्रयत्नं कृत्वा कृत्वा कृत्वा भक्तिमार्गेण वा योगमार्गेण वा प्राणायामद्वारा वा समाधिद्वारा वा समाधि निर्विकल्पसमाधि इति वदति किमस्ति निर्विकल्पसमाधिः किल समाधि भिन्नभिन्न स्टैल् अस्ति किल सहजसमाधि अनन्तरं स्वस्य सहजसमाधि इत्युक्ते किं स्वयमेव समाधि अवस्थां प्रति गच्छति कथं तद् भवान् बहुवारं प्राणायामं प्राक्टीस् करोतु भवान् एकसहस्रवारं पञ्चसहस्रवारं भवान् स प्राणायाम एकमेव यत्किमपि एकं प्राणायामं भवान् प्राक्टीस् करोति भवान् स सहजसमाधिमध्ये भवति भवान् किमपि चलनं विना भवान् एव न जानाति भवान् कुत्र अस्ति इति भवान् श्वासं स्वीकरोति वा भवान् त्यजति वा किमपि न भवान् न अनुभवति भवान् एक अवस्थायां भवति भवान् सहजसमाधि इति वदति तस्य ततोपि अग्रे गत्वा गत्वा गत्वा निर्विकल्पसमाधि इति अस्ति कथं तत्र प्राप्नुमः कः लाभः तत्र एकवारं प्राप्नोतु तदा एव लाभः अवगच्छति किल मनुष्यः अस्माकं वयं सर्वे किमपि अस्माकम् अस्ति चेदपि मनसि शान्तिः भवितुम् आनन्दं भवितुं कः मार्गः तद्वयं न जानीमः खलु तदेव गीता वदति गीता पठनम् इत्युक्ते किं तत्र तदपि अवगतं हा तद् पठनम् इत्युक्ते पश्यतु पठन एकवारं रीडिङ्ग् करोति न रीडिङ्ग् करोति तस्य नाम पठनमिति न शृणोति मननं करणीयम् अनन्तरम् इदानीम् एतत् एतत् श्लोकद्वयं वयं केवलं श्रुतवन्तः एव खलु पुनः पुनः तस्मिन् विषये चिन्तनीयं सा चिन्ता एव भवान् प्राणायामं करोति चेदपि भवति किल चिन्तनं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा भवान् कुत्र गच्छति कान्सन्ट्रेशन् भवति भवतः एक पायिण्ट् मध्ये भवतः भवति तदा सर्वस्य अपि चलनं तिष्ठति तद् तदेव सा एव अवस्था तत्र कालः नास्ति तत्र रूपं नास्ति तादृशीम् एकां स्थितिं तदा आत्मा इति आत्मानुभवः इति वदति किल भिन्नभिन्नजनाः भिन्नभिन्नरीत्या तस्य वर्णनं करोति येषाम् अनुभवः अभवत् ते वदन्ति सहस्रकोटिसूर्यः यदा उदयं करोति तदा एकः प्रकाशः भवति किल तादृशप्रकाशः भवति इति दृष्टवन्तः लिखित्वा स्थापितवन्तः सन्ति तादृश एकनिमेषं तादृशज्ञानं यदा भवति अनन्तरं पुनः दुःखं नास्ति तदेव आत्मनः ज्ञानम् इति वदति आत्मनः अनुभवः तद् कर्तुम् एव भगवान् अत्र वदति मरणं भवतु अथवा न भवतु इति सर्वं चिन्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति भवान् अपि मरणं न प्राप्नोति सः अपि न प्राप्नोति अथवा सर्वेपि अपि प्राप्नुवन्ति शिकः अर्थः सर्वे प्राप्नुवन्ति इत्युक्ते शरीरदृष्ट्या केपि न प्राप्नुवन्ति इत्युक्ते आत्मनः दृष्ट्या भवान् शरीरदृष्ट्या चिन्तयति चेदपि दुःखस्य कार्यं नास्ति कारणं किम् एतत् सर् सर्वेषां शरीरं गच्छति एव किल मम शरीरस्य गमने अपि मया दुःखस्य अनुभवः न आवश्यकः तस्य सर्वस्य कारणं बहु अर्जुनः संशयं पृच्छति तदा वदति वस्त्रस्य नूतनवस्त्रं पुरातनवस्त्रं त्यक्त्वा नूतनवस्त्रं धरति तावदेव मरणम् इति अस्ति पुरातनशरीरं दन्ताः न सन्ति सर्वं विरूपम् अभवत् योगासनं कर्तुं न शक्नोमि प्राणायामं कर्तुं न शक्नोमि किमर्थम् एतस्य शरीरस्य भोजनमपि कर्तुं न शक्नोति किमर्थं भवान् तस्य पालनं करोति त्यजतु अन्यशरीरं स्वीकरोतु तदा अस्माकं किञ्चित् कालस्य एक इच्छा किम् ट्रैन् मध्ये यात्रां करोति इति चिन्तयतु चत्वारि दिनानि एकमेव कम्पार्ट्मेण्ट् मध्ये जीवनं करोति सर्वैः सह एक समीपे यः उपविशति अथवा पार्श्वे उपविशति सम्भाषणं कृत्वा एकं बन्धं स्थापितवन्तः किल गमनसमये दुःखं करोति चेत् कोऽपि लाभः अस्ति वा भवतः दिल्लीमध्ये अवतरणं करणीयं चेत् दिल्लीमध्ये अवतरणं करणीयमेव न न न मया सह सम्भाषणं कुर्वती आसीत् एषा अपि भवतु इति चिन्तयति कियत् असमीचीनमस्ति इति चिन्तयतु भगवान् वदति तावदेव अस्ति भवतः कृते एका यात्रा अस्ति एषा भवतः तन्मध्ये भवान् एकमेकं प्राप्नोति आनन्देन अग्रे गच्छतु कियत् कियत् उक्त्वा धैर्यं ददाति हिन्दुधर्मः इति पश्यतु किल अन्य कुत्रापि भवति वा एवं भवान् तत् करोति चेत् ताडनं प्राप्नोति तत्र करोति चेत् भवतः किं नरके नीत्वा एतत् कियत् स्पष्टतया वदति किमपि नास्ति भवानपि अपि आसीत् अहमपि अस्मि अस्ति चेत् नो चेत् भवानपि नास्ति अहमपि नास्मि भगवान् एव वदति कियत् स्वातन्त्र्यं ददाति कीदृशचिन्तनं ददाति किञ्चित् अवगन्तव्यं तत् स्तरं प्रति अस्माभिः गन्तव्यम् गीतापठनेन वयं तत्र गन्तुं शक्नुमः भिन्न भिन्न भिन्न भिन्नरीत्या भगवान् वदन् अस्ति किमपि एकम् अस्माकं क्लिक् भवति इति चिन्तयतु पर्याप्तम् यत् किम् अस्माकं भवति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः शब्दविधं भगवान् वदति अहम् एकवारं पृष्टवान् मम आचार्यस्य समीपं पृष्टवान् किमर्थं शतवार एतदात्मा तद् जीवात्मा परमात्मा एतदेव वदति किल अत्र अन्यत् किमस्ति विशेषतया तदा सः पृष्टवान् सहस्रवारम् उक्त्वापि भवतः किमपि अभवत् वा आं पुनः शृणो शृणोतु तदर्थमेव भिन्नभिन्नरीत्या वदति कस्य गणितशास्त्ररीत्या वदति किल अथवा वैद्यशास्त्ररीत्या वदति कदाचित् आत्मा किं प्राणायाम करोतु तादृशरीत्या वदति भक्तिरूपेण वदति कतिविधं सहस्राधिकविधं तद् प्रतिदिनम् अस्मान् बोधयन् अस्ति भगवान् तदेव वयमपि तद् स्थानं प्राप्तुं शक्नुमः तादृश लघुचिन्तनं भवति चेत् पर्याप्तं तदनन्तरम् अग्रे गच्छति आध्यात्मिकक्षेत्रे वदति किल एक स्टेप् अग्रे गच्छति चेत् पुनः पृष्ठतः नास्ति पुनः अग्रिमजन्म भवति चेदपि ततः अग्रे एव गच्छति सः कदापि ततः पृष्ठतः न आगच्छति तदेव तस्य वैशिष्ट्यमस्ति एकजन्म वयं प्रयत्नं कुर्मः तत् कदापि न गच्छति इति भगवान् अस्माकं कृते धैर्यं ददाति अत्रापि तद् अग्रे अग्रे वदति कीदृशस्थाने सः जन्म प्राप्नोति कथम् अग्रे सः पठति तादृशम् एतत् पश्यतु एतस्मिन् अध्याये तद् तत्त्वमेव सः बोधयितुं प्रयत्नं कुर्वन्नस्ति अन्ततो गत्वा गत्वा गत्वा अनन्तरं कथं करणीयं किं करणीयं तदर्थं प्राक्टिकल् किं तत्र नयति गीता पश्यामः चेत् एवमेकम् एवं गच्छति प्रथमाध्याये विषादः ततः तत्त्वं प्रति गच्छति एवं नवमाध्यायं प्रति आगच्छति अत्यन्त टाप् लेवल् तत्त्वज्ञानं सर्वं भवति ततः अग्रे कार्याणि भवति अष्टादश अध्यायं पश्यामः चेत् प्रतिदिनं किं करणीयम् इति वदति एतत् भोजनं करोतु एतत् भोजनं न करोतु तत्र गच्छतु तत्र न गच्छतु एवं पठतु न पठतु साक्षात् लघु लघु लघु लघु कार्याणि उक्त्वा भगवान् अन्ततो गत्वा भगवान् वदति किल किं विमर्शैतदशेषेण यथेच्छसि तदा कुरु ಯದ್ಯದ್ದು ಮಯ ಉಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಭವಾನ್ ತತ್ತೇವ पठित्वा नाटतु विमर्शनं करोतु भवतः बुद्धिमध्ये तस्य ವಿಮರ್ಶೇತದ ಅಶೇಷೇಣ अशेषेण इत्युक्ते सम्पूर्णं विमर्शनं करोतु यथेच्छसि तदा कुरु यद् भवान् इच्छति तद् भवान् करोतु ये कुत्र एतादृशम् एक तत्त्वशास्त्रमस्ति तावत् स्वातन्त्र्यमस्ति तत्र तदस्माभिः अनुभोक्तव्यं भवतु अत्र वयं स्थगयामः एकवारं वदामि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः